ຄະນະກຳມາທິການທີ່ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພວກນັກຂ່າວເວົ້າວ່າ ພວກນັກຂ່າວຫຼາຍຄົນພວມຖືກຂັງຢູ່ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ໃນທ້າຍປີ 2017 ນີ້ ມີພວກນັກຂ່າວ 262 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບໄປຂັງໄວ້ຍ້ ອນວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ນັກຂ່າວ VOA ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ການຮາວີລົບກວນພວກນັກຂ່າວ ບໍ່ແມ່ນຈຳກັດຢູ່ແຕ່ກັບພວກກຳອຳນາດຂອງລັດເທົ່ານັ້ນ ນັກຂ່າວ VOA Margaret Besheer ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ ອງນີ້ ດັ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ບັນດາປະເທດທີ່ຈັບພວກນັກຂ່າວໄປຂັງຄຸກຫຼາຍກວ່າໝູ່ທີ່ສຸດ 3 ປະເທດໃນປີກາຍນີ້ ແມ່ນປະເທດເທີກີ ມີພວກນັກຂ່າວ 73 ຄົນຖືກນຳໄປຂັງ ຈີນມີ 41 ຄົນ ແລະ ເອ ຈິບມີ 20 ຄົນ ທ່ານ ໂຈລ ໄຊມອນ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານຂອງຄະນະກຳມາທິການປົກປ້ອງນັກຂ່າວ ຫຼື CPJ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບເສລີພາບດ້ານການຂ່າວ ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນ ສຸກຜ່ານມານີ້ວ່າ ອົງການຂອງໂລກແຫ່ງນີ້ຄວນອອກປາກອອກສຽງ ເວົ້າຊື່ອອກມາ ທັງປະນາມພວກປະເທດທັງຫຼາຍທີ່ປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບພວກນັກຂ່າວ ທ່ານ ໄຊມອນ ກ່າວວ່າ The jailing of journalists is a brutal form of censorship that is having a profound impact ການຈັບໃສ່ຄຸກພວກນັກຂ່າວ ເປັນຮູບແບບຂອງການກວດກາທີ່ໂຫດຮ້າຍ ທີ່ມີການກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ກໍລະນີໜຶ່ງທີ່ພວມໂດ່ງດັງ ກໍຄືເລື່ອ ງຂອງພວກນັກຂ່າວ ວາ ໂລນ ກັບ ຈໍ ໂຊ ອູ ໃນມຽນມາ ພວກນັກຂ່າວຣອຍເຕີທັງສອງຄົນນີ້ ຖືກຈັບໄປຂັງໃນເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງສືບສວນກ່ຽວກັບການຂ້າລ້າງຜານ ພວກຜູ້ຊ າຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍມຸດສະລິມໂຣຮິງຢາ ຢູ່ໃນບ້ານອິນດິນ ໃນລັດຣາຄາຍ ລຸນຫຼັງການປາບປາມຂອງພວກທະຫານ ທະນາຍຄວາມອັງກິດ ອາມານ ຄລູນີ ໄດ້ໄປເປັນປາກເປັນສຽງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ທ່າ ນນາງເວົ້າວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ມຽນມາບໍ່ຢາກໃຫ້ນຳເອົາເລື່ອງການຂ້າລ້າງຜານຢູ່ອິນດິນນີ້ອອກເຜີຍແຜ່ ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຖືກລອບວາງແຜນ

ພວກນັກຂ່າວເຫຼົ່ານັ້ນຖືກຈັບ ແລ້ວກໍຖືກຟ້ອງ ແລະ ນຳໄປຂຶ້ນສານ ທີ່ມີການຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຕັດສິນໃສ່ຄຸກ 7 ປີ ຍ້ອນວ່າລະເມີດກົດໝາຍຄວາ ມລັບຂອງຊາດ ທ່ານນາງ ຄລູນີ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພວມຮ້ອງຂໍເອົາການອະໂຫສິກຳຈາກປະທານາທິບໍດີໃນມຽນມາ ເຊິ່ງເປັນຫົນທາງດຽວ

ມຽນມາບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງປະເທດດຽວທີ່ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢັບຢັ້ງການສະແຫວງຫາຂ່າວທີ່ເປັນການສືບສວນ ຂ່າວທີ່ຫາຍາກ ແລະ ການປ່ອຍຂ່າວ ການງົດຂ່າວຊ່າລືແມ່ນຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຈົ້າ ໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນຄວາມມືດດ້ວຍຄວາມຜິດ ທ່ານນາງ Margo Ewen ຜູ້ອຳນວຍການນັກຂ່າວທີ່ບໍ່ມີພົມແດນໃນອາເມລິກາເໜືອ ໄດ້ບອກເລົ່າສູ່ຄະນະກຳມາທິການວ່າ ໄດ້ມີຄວາມກຽດຊັງພວກນັກຂ່າວຫຼາຍຂຶ້ນເ ລື້ອຍໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຈະຈຳກັດຢູ່ກັບແຕ່ພວກລະບອບຜູກຂາດອຳນາດເທົ່ານັ້ນ ທ່ານນາງ Ewen ກ່າວວ່າ

ອອກຂ່າວແຕ່ໃນທາງລົບສະເໝີສຳລັບເພິ່ນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງເພິ່ນ ຈຶ່ງເອີ້ນຂ່າວສານວ່າ ຂ່າວປອມ ແລະ ພວກນັກຂ່າວ ແລະ ພັນທະມິດຂອງພວກເພິ່ນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງເພິ່ ນທີ່ຖືກລາຍງານໄປ ໃນເລື່ອງການເປັນປໍລະປັກຈາກພວກສະໜັບສະໜູນເພິ່ນ ຄະນະກຳມາທິການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພວກນັກຂ່າວເວົ້າວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍພວກນັກຂ່າວສະຫະລັດ 3 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບໃນປີນີ້ ແລະ 34 ຄົນ ໃນປີກາຍນີ້ ຢ່າງໜ້ອຍອີກ 20 ກວ່າຄົນໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ຖືກຊຸກ ຖືກຍູ້ ຫຼື ບໍ່ກໍອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກທຳລາຍ ແລະ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມານີ້ ຫ້າຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນຫ້ອງຂຽນຂ່າວ ຢູ່ໃນສຳນັກງານ ຂ່າວໃນລັດ Maryland ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA